ۋە كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا ياتلىق بولغان ھەدىسى ھەفسە بىلەن ھىجرەت قىلغان ئىدى ئۇھۇد غازىتىدىن بۇرۇن ئۇ ئوخشاشلا بەدر غازىتىغا قاتنىشىش رۇخسىتىگە ئېرىشەلمىگەن ئىدى خەندەك غازىتى بولغاندا payg'ambar alayhissalom 15 yoshlarga kirib qolgan usamaga abdullohga va o'xshash yoshdagi boshqa bolalarga مۇھاجىرلارغا قوشۇلۇپ خەندەك كولاش ۋە ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت بەردى ھىجرەت قىلىنغىنىدىن تارتىپ تاكى ۋاپات بولغۇچە بولغان يەتمىش يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت جەريانىدا ئابدۇللاھ ئىبنى ئۆمەر ئىسلام ئىشلىرى ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشۇپ مۇسۇلمانلار ئارىسىدا ئەبۇ مۇسا ئەشئەرىنىڭ ئاتىغىنى بويىچە ياخشى ئادىمىمىز ۋە ياخشى ئادىمىمىزنىڭ ئوغلى دەپ ئاتالدى ئۇ ئۆزىنىڭ مول بىلىمى كىچىك پېئىللىقى سېخىيلىقى ئاللاھقا ۋە ئاللاھنىڭ دىنىغا بولغان چوڭقۇر مۇھەببىتى راست سۆزلۈكى مال دۇنيادىن ئۆزىنى يىراق تۇتۇشى ۋە ئىبادەتتىكى ناھايىتى چىداملىقلىقى بىلەن مەشھۇر بولغانىدى

ناھايىتى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ ئاندىن كۆرگەنلىرىنى ئىخلاس بىلەن تۇرمۇشىدا ئەمەلىيلەشتۈرەتتى مەسىلەن ئەگەر ئابدۇللا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مەلۇم بىر جايدا ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرسە كېيىن ئۇ شۇ يەردە ناماز ئوقۇيتتى agar u payg'ambar alayhissalomning o'ri turib duo qilayotganligini ko'rsa umi o'xshashla o'ri turib duo qiladi

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ئىچىدە ھېچكىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەدىسلىرىنى رىۋايەت قىلىشتا ئابدۇللاھ ئىبنى ئۆمەردەك ئېھتىيات قىلمايتتى ئوخشاشلا ئۇ پەتىۋا بېرىشنى خالىمايتتى پەتىۋا بەرگەن چاغلاردا ناھايىتى ئېھتىيات قىلاتتى بىر قېتىم بىر ئادەم مەلۇم بىر ئىش توغرۇلۇق ئۇنىڭدىن پەتىۋا سوراپ كەلدى ئابدۇللاھ ئىبنى ئۆمەر ئۇنىڭغا سەن سورىغان مەسىلە توغرۇلۇق بىلىدىغانلىرىم كەمچىل دەپ جاۋاب بەردى بۇ ئادەم قايتىپ كەتكەندىن كېيىن ئابدۇللاھ خۇشاللىق بىلەن چاۋاك چېلىپ تۇرۇپ ئۆز ئۆزىگە ئۆمەرنىڭ ئوغلى بۇ بىلمەيدىغان مەسىلە توغرۇلۇق سورالغاندا بىلمەيمەن دەپ جاۋاب بېرەلدى دېدى گەرچە ئۆزى قازى بولۇشقا مۇۋاپىق كەلسىمۇ لېكىن ئۇ يۇقارقىدەك پوزىتسىيىسى بىلەن ئۇنى رەت قىلدى قازىلىق ۋەزىپىسى مۇسۇلمانلار جەمئىيىتىگە نىسبەتەن ئەڭ مۇھىم ۋە كاتتا ئەمەللەرنىڭ بىرى بولۇپلا قالماستىن ھۆرمەت شەرەپ ھەتتا بايلىق ئېلىپ كېلىدىغان خىزمەت بولسىمۇ لېكىن خەلىپە ئوسمان ئۇنى قازىلىققا تەيىنلىگەن چاغدا ئۇنى چىرايلىقچە رەت قىلدى ئۇنىڭ رەت قىلىشتىكى سەۋەب ھەرگىزمۇ ئۇنىڭكى قازىلىق خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقىنى تۆۋەن مۆلچەرلىگەنلىكى ئۈچۈن ئەمەس بەلكى ئىسلامغا ئائىت مەسىلىلەردە خاتا ھۆكۈم چىقىرىپ سېلىشتىن قورققانلىقى ئۈچۈن ئىدى پەتىۋا بېرىۋاتقان ۋە شەرىئەتتىن مەسلىھەت بېرىۋاتقان باشقا نۇرغۇن ساھابىلەرگە تەسىرى بولماسلىقى ئۈچۈن ئوسمان ئۇنى قارارىنى ئاشكارىلىۋەتمەسلىككە ماقۇل كەلتۈردى ئابدۇللاھ ئىبنى ئۆمەر بىر قېتىم كېچىنىڭ قېرىندىشى دەپ تەرىپلەنگەن ئىدى ئۇ كېچىلىرى ئورنىدىن تۇرۇپ ناماز ئوقۇيتتى ئاللاھنىڭ مەغپىرىتىنى تىلەپ يىغلايتتى قۇرئان ئوقۇيتتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر قېتىم ئابدۇللاھنىڭ ھەدىسى ھەفسەگە مۇنداق دېگەن ئىدى ئابدۇللاھ نېمە دېگەن بەختلىك ئادەم ئەگەر ئۇ كېچىلىرى ناماز ئوقۇغان بولسا تېخىمۇ بەختلىك بولاتتى شۇنىڭدىن تارتىپ ئابدۇللاھ مەيلى ئۆيدە بولسۇن ياكى سەپەرگە چىققان بولسۇن كېچىلەرنى ھەرگىزمۇ ئىبادەتسىز ئۆتكۈزمەي ئۆتكۈزمەيدىغان بولدى كېچىنىڭ جىمجىتلىقىدا ئۇ پەرۋەردىگارىنى تېخىمۇ كۆپ ئەسلەيتتى ناماز ئوقۇيتتى قۇرئان ئوقۇيتتى ۋە ئاللاھتىن قورقۇپ يىغلايتتى دادىسىغا ئوخشاش ئۇ قۇرئاننىڭ ئىنسانلارنى ئاگاھلاندۇرۇش مەنىسىدىكى ئايەتلىرىنى ئاڭلىسىلا يىغىدىن ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي قالاتتى ئۇبەيد ئىبنى ئۆمەر مۇنداق دەيدۇ بىر كۈنى مەن ئابدۇللاھ ئىبنى ئۆمەرگە تۆۋەندىكى ئايەتنى ئوقۇپ بەرگەن ئىدىم بىز ھەر بىر ئۈممەتتىن بىر گۇۋاھچىنى كەلتۈرگەن ۋە ئى مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سېنى ئۇلارغا يەنى ئۈممىتىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزلارغا ۋە گۇناھكارلارغا گۇۋاھچى قىلىپ كەلتۈرگەن چېغىمىزدا ئۇلارنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ كاپىرلار ۋە پەيغەمبەرگە ئاسىيلىق قىلغانلار ئۇ كۈندە ئۇلار قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرگەنلىكىدىن يەر بىلەن تۈپ تۈز قىلىۋېتىشنى قىلىۋېتىلىشىنى يەنى يەرگە كۆمۈلۈپ تۇپراق ئايلىنىپ كېتىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئەزاسى ھەممە ئەزاسى گۇۋاھلىق بولغانلىقتىن ئاللاھتىن ھېچ بىر سۆزنى يوشۇرالمايدۇ سۈرە نىسا قىرىق ئىككىنچى قىرىق بىرىنچى ئايەتلەر ئۇ بۇ ئايەتلەرنى ئاڭلاش بىلەنلا ساقاللىرى ھۆل بولۇپ كەتكىچە يىغلاپ كەتتى

ۋە سېخىيلىقى بىلەن ساھابىلەر ۋە ئۇلاردىن كېيىنكى مۇسۇلمانلار ئىچىدە يۇقىرى ھۆرمەتكە سازاۋەر بولدى ئۇ كەڭ قوللۇق بىلەن باشقىلارغا بېرەتتى گەرچە ئۆزى ھاجەتمەن بولسىمۇ ئۆزىدە بار نەرسىنى ھەرگىزمۇ باشقىلاردىن ئايمايتتى ئۇ ھاياتىدا ئىشەنچلىك سودىگەر بولۇپ كۆپ پايدىغا ئېرىشكەن ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭغا بەيتۇلمالدىن نۇرغۇن پۇل تېگەتتى

شۇنىڭ بىلەن ئەييۇب ئابدۇللاھنىڭ ئۆيىگە بېرىپ ئائىلىسىدىكىلەردىن ئەبۇ ئابدۇراھمان ئابدۇللاھنى دېمەكچى تۈنۈگۈن تۆت مىڭ دەرھەم پۇل تاپشۇرۇۋالمىدىمۇ دەپ سورىدى ھەئە تاپشۇرۇۋالدى دەپ جاۋاب بېرىشتى ئۇلار ئەمما مەن ئۇنىڭ بازاردا تۆگىسىگە يەم خەشەك سېتىۋېلىۋاتقانلىقىنى بىراق تۆلىگىلى پۇل يوق تۇرغانلىقىنى كۆردۈم تۈنۈگۈن كەچقۇرۇن ئۇ پۇللارنىڭ ھەممىسىنى كەمبەغەللەرگە تەقسىم قىلىپ بېرىۋەتتى ئاندىن ئۇ كۆرپىنى مۇرىسىگە ئارتىپ چىقىپ كەتكەن قايتىپ كەلگەندە كۆرپە يوق تۇرىدۇ بىز ئۇنىڭدىن كۆرپىنى سورىساق ئۇ ئۇنى بىر نامرات ئادەمگە بېرىۋەتكەنلىكىنى ئېيتتى دەپ چۈشەندۈردى ئۇلار ئابدۇللاھ ئىبنى ئۆمەر باشقىلارنى نامراتلارنى ھاجەتمەنلەرنى بېقىشقا ۋە ئۇلارغا ياردەم بېرىشكە ئىلھاملاندۇراتتى ئۇ تاماق يېمەكچى بولسىلا داستىخىنىغا دائىم يېتىملارنى ياكى كەمبەغەل كىشىلەرنى تەكلىپ قىلىپ بىللە يەيتتى بالىلىرى بايلارنى چوڭ كۆرۈپ نامراتلارنى تۆۋەن كۆرۈپ ئۇلارنى مەنسىتمىسە ئۇلارغا تەنبىھ بېرەتتى بىر قېتىم ئۇ ئۇلارغا مۇنداق دېگەن ئىدى سىلەر بايلارنى تەكلىپ قىلىپ كەمبەغەللەرنى ياراتماي تاشلىۋېتەسىلەر تاشلىۋېتىسىلەر ئابدۇللاھ مال دۇنيانىڭ قۇلى ئەمەس بەلكى خوجايىنى ئىدى مال دۇنيانىڭ مال دۇنيا ئۇنىڭ ئۈچۈن پەقەت تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قامدايدىغانلا بىر نەرسە ئىدى ھەرگىزمۇ بەختكە ئېرىشتۈرىدىغان نەرسە ئەمەس ئىدى ئۇ ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە مال دۇنيادىن ۋە دۇنيانىڭ شەھۋەتلىرىدىن راھەت پاراغەتىدىن ئۆزىنى يىراق تۇتۇپ ئاددىي ساددا تۇرمۇش كەچۈردى بىر قېتىم ئۇنىڭ خۇرسانلىق بىر دوستى خۇراسانلىق بىر دوستى ئۇنىڭغا ئېسىل بىر كىيىم